SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ
ສະພາບການກ່ຽວກັບແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ເດີມໆ ລາມອອກມາຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຕິດແປດກັນໄປທົ່ວໂລກນີ້ ແມ່ນວ່າເຖິງມື້ວານນີ້ທີ 15 ເດືອນມົກກະລາ ປີ 2021 ມີຢູ່ວ່າ ປະເທດທີ່ເປັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນໂລກນີ້ ຄືລະດັບທີໜຶ່ງ ແມ່ນສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ເຖິງ 23,836,839 ຄົນ ທີສອງ ອິນເດຍ 10,528,346 ຄົນ ທີສາມ ບຣາຊິລ 8,326,115 ຄົນ ທີສີ່ ປະເທດຣັດເຊຍ 3,495,816 ທີຫ້າ ປະເທດອັງກິດ 3,260,258 ຄົນ ທີຫົກ ປະເທດຝຣັ່ງເສດ 2,851,670 ຄົນ ທີເຈັ ດ ປະເທດເຕີກີ 2,364,801 ຄົນ ທີແປດ ປະເທດອີຕາລີ ເປັນ 2,336,279 ຄົນ ທີເກົ້າ ໄດ້ແກ່ປະເທດສະເປນ 2,211,967 ຄົນ ທີສິບ ປະເທດເຢຍລະມັນ 2 ລ້ານ 3,985 ຄົນ ປະເທດທີ 32 ຟີລິບປິນ ເປັນ 494,605 ຄົນ ທີ 40 ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ 302,623 ຄົນ ທີ 70 ປະເທດພະມ້າ ເປັນ 132,865 ຄົນ ທີ 85 ໄດ້ແກ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ເປັນ 70,728 ຄົນ ທີ 88 ສິງກະໂປ 59,029 ຄົນ ທີ 103 ແມ່ນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ມີເປັນເຖິງ 28,658 ຄົນ ທີ 128 ໄດ້ແກ່ປະເທດໄທ 11,262 ຄົນ ທີ 172 ຫວຽດນາມ ເປັນ 1,531 ອົງ ທີ 181 ປະເທດຈີນໄຕ້ຫວັນ 842 ຄົນ ທີ 192 ໄດ້ແ ກ່ປະເທດຂະເໝນ ເປັນ 411 ຄົນ ທີ 203 ໄດ້ແກ່ປະເທດຕີມໍເລເຕສ 51 ຄົນ ອັນວ່າປະເທດຄອມມູນິດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນັ້ນ ໃນຂັ້ນໂລກ ຢືນຢູ່ໃນປະເທດທີ 205 ທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ພຽງແຕ່ 41 ຄົນ ທັງໝົດໃນໂລກນີ້ ເຖິງວັນທີ 15 ມົກກະລາ ປີ 2021 ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 93,493,871 ຄົນ ຕາຍໄປແລ້ວ 2,001,031 ຄົນ ຟື້ນດີຄືນໄດ້ 66,768,794 ຄົນ ກ່ຽວກັບຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນທະວີ ຫຼືວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 13 ເດືອນມົກກະລາ ປີ 2021 ມີຢູ່ວ່າ ປະເທດ ໄທມີຄົນເປັນເພີ່ມຂຶ້ນ 157 ຄົນ ຂະເໝນ 65 ຫວຽດນາມ 1 ຕີມໍເລເຕ 2 ຟີລິບປິນ 1,466 ຄົນ ສິງກະໂປ 38 ປະເທດໄຕ້ຫວັນ 4 ເກົາຫຼີໃຕ້ 20 ພະມ້າ 24 ຍີ່ປຸ່ນ 51 ມາເລເຊຍ 4 ສຳລັບປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົ ນລາວແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ເປັນທະວີຂຶ້ນຮອດຂັ້ນ 41 ຄົນນັ້ນ ແມ່ນວ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ບໍ່ມີຄົນຕາຍຈັກຄົນ ແລະ ບໍ່ມີຄົນເປັນເພີ່ມຂຶ້ນອີກ
ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ